ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيومىزنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى. ئون تۆتىنچى ئاپرېل جۈمە كۈنلۈك مەزكۇر ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. نۆۋەتتە ئىخلاسمەنلىرىمىزگە بۈگۈنكى پروگرامما مەزمۇنلىرىدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي.

كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەردە بولسۇن!
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئائىت ئۇچۇرلارنى چەت ئەلدىكى تەشكىلاتلار بىلەن ئورتاقلاشقان پۇقرالىرىنى قاتتىق جازالاۋاتقانلىقى بۇ كىشىلەرنىڭ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنى بويىچە جاۋابكارلىققا تارتىلىۋاتقانلىقى ئاشكارىلاندى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە ئاممىۋى تەشكىلاتلار ۋە چەت ئەل كۈچلىرى بۇ ئۇچۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە مۇناسىۋەتلىك يالغانچىلىق توقۇش خىتايغا تۆھمەت قىلىش ھەمدە خىتاينىڭ ئوبرازىنى ئىشەنچسىزلەشتۈرۈش ئۈچۈن قوللانماقتا ئىكەن لېكىن خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى رەسمىي ئۇقتۇرۇشىدا ئەگەر ئۇيغۇرلارغا ئائىت بۇ خىل ئۇچۇرلار راست بولمىسا نېمە ئۈچۈن بۇ كىشىلەرنىڭ جاسۇسلۇق بىلەن ئەيىبلىنىپ بۇنداق ئېغىر جازالىنىدىغانلىقىغا ھېچقانداق چۈشەنچە بېرىلمىگەن جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە خىتاي مەركىزىي سىياسىي قانۇن كومىتېتى ئون تۆتىنچى ئاپرېل ئۆزىنىڭ تورىدا چەت ئەل ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى بىلەن ئۇيغۇرلارغا ئائىت ئۇچۇرلارنى ئورتاقلىشىپ قولغا ئېلىنغان ۋە جاسۇسلۇق بىلەن ئەيىبلىنىپ جازالانغان ئالتە دېلونى ئېلان قىلغان خىتاي مەركىزىي سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ ئۇقتۇرۇشى خىتاينىڭ ئون بەشىنچى ئاپرېل دۆلەت بىخەتەرلىك تەلىم تەربىيە كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ئېلان قىلىنغان خىتاينىڭ جاسۇسلۇققا دائىر دېلولارنى ئاشكارىلىشى ئاز ئۇچرايدىغان ئەھۋال بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى تۇتقۇن لاگېرى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارنى ئاشكارىلىغان خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ھەرىكىتىنى جاسۇسلۇققا باغلىشى دىققەت قوزغىدى جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ قەيت قىلىشىچە خىتاي مەركىزىي سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ ئۇقتۇرۇشىدا ئۇيغۇر ئېلىدىكى خەنشياۋ ئىسىملىك بىر خىتاي خادىمىنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى چەت ئەل ئاگېنتىنى ئون توققۇز خىل ماتېرىيال بىلەن تەمىنلەپ بىر يۈز يىگىرمە مىڭ يۈەن پۇل ئالغانلىقى شېنجېندىكى بىر مەسلىھەتچىلىك شىركىتىنىڭ لى فامىلىلىك خادىمىنىڭ بىر چەت ئەل ئاممىۋى تەشكىلاتىنى شىنجاڭغا ئائىت ئۇچۇرلار بىلەن تەمىنلىگەنلىكى ئۈچۈن جازالانغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇقتۇرۇشتا خەنشياۋنىڭ ئون بىر يېرىم يىللىق مۇددەتلىك قاماق جازاسىغا كېسىلگەنلىكى قەيت قىلىنغان بولسىمۇ لېكىن لى فامىلىلىك خىتاي پۇقراسىنىڭ قانداق جازالانغانلىقى تىلغا ئېلىنمىغان.
خىتايدا زىيارەتتە بولغان گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالىنا بايربوك ئون تۆتىنچى ئاپرېل جۈمە كۈنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ بىلەن ئۆتكۈزگەن ئاخبارات يىغىنىدا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدىكى ئەندىشىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان. گېرمانىيە تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، بايربوك خانىم ئاخبارات يىغىنىدا گېرمانىيە خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئەندىشىلىرى بىلەن يۈزلىشىشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئانالىنا بايربوكنىڭ ئون ئۈچىنچى ئاپرېل باشلانغان ئىككى كۈنلۈك خىتاي زىيارىتى فرانسىيە پرېزىدېنتى ماكرون ۋە ياۋروپا كومىسسىيەسىنىڭ پرېزىدېنتى ئۇرسۇلا فون دېر لېيننىڭ زىيارىتىنىڭ ئارقىسىدىنلا ئېلىپ بېرىلغان پرېزىدېنت ماكروننىڭ

خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە رايوندىكى باشقا مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ھەق ھوقۇقلىرىنى كەڭ كۆلەملىك دەپسەندە قىلىۋاتقانلىقى كەڭ كۆلەملىك قىيىن قىستاق خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش جىنسىي زوراۋانلىق دىنىي ۋە كىشىلىك ئەركىنلىكتىن مەھرۇم قىلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ دەپسەندىچىلىكنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىشى مۇمكىنلىكى تەكىتلەنگەن بايربوك خانىمنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تىلغا ئېلىشى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ قارشى ئېلىشىغا ئېرىشتى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئون تۆتىنچى ئاپرېل بايانات ئېلان قىلىپ، ئۇنىڭ ئىزتىراپ چېكىۋاتقان مىليونلىغان ئۇيغۇرلار توغرىسىدىكى ئېنىق سۆزىنى قارشى ئالىدىغانلىقىنى ئېيتقان. لېكىن يىغىندا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ، شىنجاڭ مەسىلىسىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى ئەمەسلىكى، ئۇنىڭ زوراۋانلىققا، گۇرۇھۋازلىققا ۋە بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش مەسىلىسى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. بايربوك ئاخبارات يىغىنىدا يەنە خىتاينى رۇسىيەنىڭ ئوكرائىنادىكى تاجاۋۇزچىلىقىنى توختىتىشقا چاقىرغان، شۇنداقلا تايۋەن بوغۇزىدا ھەربىي تىركىشىشنى كۈچەيتىشنىڭ پۈتۈن دۇنيا ئۈچۈن قورقۇنچلۇق بىر ھادىسە بولىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان.
ئىندونېزىيەنىڭ تېپېي ئەل ناملىق ئەڭ چوڭ قەغەز بوتقىسى ۋە سۈنئىي تالا ئىشلەپچىقىرىش شىركىتىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى جوڭتەي شىركىتىنى خام ئەشيا بىلەن تەمىنلەيدىغان ئاساسلىق شىركەتلەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكى ئاشكارىلاندى. ھالبۇكى جۇڭتەي شىركىتى ھۆكۈمەتنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش پروگراممىسىغا قاتنىشىپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشلىتىدىغان ئاساسلىق شىركەتلەرنىڭ بىرى دەپ قارىلىپ كەلگەن مەلۇم بولۇشىچە جۇڭتەي شىركىتى دۇنيادىكى سۈنئىي تالا ئىشلەپچىقىرىدىغان ئاساسلىق شىركەتلەرنىڭ بىرى بولۇپ بۇ شىركەتنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن بولغان ئالاقىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى شۋېتسىيەدىكى ستورا ئېنسو شىركىتىنىڭ جۇڭتەيگە خام ئەشيا ئېكسپورت قىلىشنى توختىتىشىغا سەۋەب بولغانىدى ئەل جەزىرە قانىلىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، ئىندونېزىيە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى بىر مىليون بىر يۈز يىگىرمە تۆت توننا ياغاچ بوتقىسى ئېكسپورت قىلغان بولۇپ، بۇنىڭ توقسەن توققۇز پىرسەنتى خىتايغا كەتكەن. مۇتەخەسسىسلەر بۇ مەھسۇلاتنىڭ ئاز دېگەندە مەلۇم قىسمىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە ئىمپورت قىلىنغان بولۇشى مۇمكىنلىكى، ھالبۇكى ئۇيغۇر ئېلىدىكى سۈنئىي تالا ئىشلەپچىقىرىشىنى جۇڭتەي خىمىيە شىركىتىنىڭ كونترول قىلىدىغانلىقى، ئۇنىڭ تارماق شىركىتى بولغان جوڭتەي توقۇمىچىلىق شىركىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئالتە يۈز ئاتمىش ئىككى توننا مەھسۇلات ئىشلەپچىقارغانلىقى بۇ دۇنيا مەھسۇلات مىقدارىنىڭ ئون ئىككى پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىلگىرى جوڭتەي شىركىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش نامىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك پروگراممىسىغا ئاكتىپ قاتنىشىپ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئېمبارگوسىغا ئۇچرىغانىدى ئەنگلىيە شېففىلد ھالام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى لاۋرا مورفېي ئەل جەزىرەگە قىلغان سۆزىدە جوڭتەي بىز ئۇيغۇر رايونىدا ھازىرغا قەدەر ئۇچراتقان ھۆكۈمەتنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك پىروگراممىسىغا ئەڭ قىزغىن قاتناشقۇچىلارنىڭ بىرى دېگەن ئەل جەزىرەنىڭ بىلدۈرۈشىچە ھىندونېزىيەنىڭ جوڭتەي شىركىتىنى ماتېرىيال بىلەن تەمىنلەۋاتقان ت پ ل شىركىتى ھۆكۈمەتنىڭ قوللىشىدا يەرلىك خەلقلەرگە ئائىت ئورمانلىقلارنى ئىگىلىۋېلىپ، مۇھىتنىڭ بۇلغىنىشى ھەم يەرلىك خەلقنىڭ مەنپەئەتىگە زىيان سالماقتىكەن.
ئامېرىكىنىڭ يېقىندا ئاشكارىلانغان مەخپىي ئىستىخبارات ھۆججەتلىرىدىن خىتاينىڭ رۇسىيەنى ھالقىلىق ھەربىي ياردەملەر بىلەن تەمىنلىمەكچى بولغانلىقى مەلۇم بولغان ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ بۇ مەخپىي ھۆججەتلەردىن نەقىل كەلتۈرۈپ بەرگەن خەۋىرىدە، خىتاينىڭ بۇ يىلنىڭ باشلىرى روسىيەنى ھالقىلىق ھەربىي ياردەملەر بىلەن تەمىنلەشكە قوشۇلۇپ بۇ ھەربىي ياردەمنى ئاممىۋى مۇلازىمەت دېگەن نامدا يۆتكەشنى پىلانلىغانلىقىنى بىلدۈرگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە بۇ ھۆججەت ئامېرىكىنىڭ يېقىندا ئاشكارىلىنىپ كەتكەن زور مىقداردىكى مەخپىي ئىستىخبارات ھۆججەتلىرىنىڭ بىر قىسمى ئىكەن ۋاشىنگتون پوچتىسىنىڭ ئېيتىشىچە ئامېرىكا خىتاينىڭ روسىيەنى ھەربىي ياردەم بىلەن تەمىنلەشكە قوشۇلغانلىقى ھەققىدىكى بۇ ئۇچۇرغا روسىيە تاشقى ئىستىخبارات ئىدارىسىنى يوشۇرۇن ئاڭلاش ئارقىلىق ئېرىشكەن ئىكەن. رۇسىيە تاشقى ئىستىخبارات ئىدارىسىنىڭ مەخپىي دوكلاتىدا خىتاي مەركىزىي ھەربىي ئىشلار كومىتېتىنىڭ رۇسىيەنى قەدەم باسقۇچلۇق ھالدا قورال ياراق بىلەن تەمىنلەشكە قوشۇلغانلىقى، لېكىن بۇنى مەخپىي تۇتۇشنى تەلەپ قىلغانلىقى قەيت قىلىنغان.

مەلۇم بولۇشىچە، ئەگەر خىتاي رۇسىيەگە رەسمىي ياردەم قىلسا، ئامېرىكىنىڭ بۇنىڭغا چېتىشلىق خىتاي شىركەتلىرىنى قاتتىق جازالىشى مۇمكىن ئىكەن.
خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەركەزلەشكەن ئاساسلىق ساھەلەرنىڭ بىرى دەپ قارىلىۋاتقان ئۇيغۇر رايونىدىكى پاختىزارلىقلارنى سۈنئىي ئەقىل ئارقىلىق كونترول قىلىشنى يولغا قويۇۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، خىتاي دائىرىلىرى بۇ پىلاننى ئىشقا ئاشۇرۇشتا بۇنىڭغا مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللاردىن كېيىن تۇغۇلغان خىتاي ياشلىرىنى جەلپ قىلماقتا ئىكەن. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئون تۆتىنچى ئاپرېل بەرگەن خەۋىرىدە تېخنىكىغا تايىنىدىغان بۇ خىل ياشلارنىڭ پاختا تېرىش ئۇستىلىرىغا ئايلانغانلىقى تەكىتلەنگەن خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلغان پاختا مەھسۇلاتلىرى ئامېرىكىنىڭ ئىمپورت قىلىشنى چەكلەش تىزىملىكىدىكى ئاساسلىق بۇيۇملارنىڭ بىرىگە ئايلانغان كانادا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىمۇ بۇ خىل مەھسۇلاتلارنى چەكلەشكە تەييارلىق قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا خىتاينىڭ رايوندىكى پاختىزارلىقلارنى سۈنئىي ئەقىل ئارقىلىق باشقۇرۇشنى يولغا قويۇشى ۋە خىتاي ياشلىرىنى بۇ ساھەلەرگە تېخىمۇ جەلپ قىلىشى دىققەت قوزغىدى خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ خەۋىرىدە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ لوپنۇر ناھىيىسىدە ئۈچ مىڭ مو كېۋەزلىكنى باشقۇرۇۋاتقان ئىككى خىتاي ياشىنىڭ ئىش ئىزى ئالاھىدە تونۇشتۇرۇلۇپ بۇ ئىككەيلەننىڭ گۇاڭجۇ جىفېي پەن تېخنىكا چەكلىك ھەسسىدارلىق شىركىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلىدىن باشلاپ لوپنۇر ناھىيەسىدە يولغا قويغان ئۈچ مىڭ مو كېۋەزلىكنى باشقۇرىدىغانلىقى ئۇلارنىڭ زور كۆلەملىك كېۋەزلىكلەرنى سۈنئىي ئەقىل ئارقىلىق باشقۇرۇشنىڭ مۇمكىنچىلىكىنى ئىسپاتلىغانلىقى تەكىتلەنگەن ھالبۇكى خەۋەردە رايوندىكى پاختا توقۇمىچىلىق ساھەسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەركەزلەشكەن ئاساسلىق ساھەلەرنىڭ بىرى دەپ ئەيىبلىنىپ غەربتىكى خەلقئارالىق چوڭ شىركەتلەرنىڭ شىنجاڭ پاختىسى ئىشلىتىشنى قەدەم باسقۇچلۇق بىكار قىلىۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىنمىغان شىنجاڭ خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئېيتىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىدە ئوتتۇز يەتتە مىليون تۆت يۈز ئەللىك مىڭ مو يەرگە كېۋەز تېرىلغان بولۇپ شۇ يىلى خىتايدىكى ئومۇمىي كېۋەزلىك كۆلىمىنىڭ سەكسەن ئۈچ پۈتۈن ئوندا ئىككى پىرسەنتىنى تەشكىل قىلغان خەۋەردە يەنە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى رايوندا بەش مىليون ئۈچ يۈز توقسەن بىر مىڭ توننا پاختا ئىشلەپچىقىرىلغانلىقى

ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئارىسىدىكى دوستلۇقنى ۋە ئۇلاردىكى ئۆز مىللىتىگە بولغان پەخىرلىنىش تۇيغۇسىنى ئاشۇرغان. بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن بۇ پائالىيەتكە قاتناشقان بىر قانچە بالىلار، يېتەكچى ئوقۇتقۇچى ۋە ئاتا ئانىلارنى بۈگۈنكى سۆھبەت پروگراممىمىزغا تەكلىپ قىلدۇق. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ

ۋە ئۇيغۇرچە سۆزلىشىشى ئۈچۈن كەلگەن دۆلىتى بويىچە ئەمەس بەلكى ياش قۇرامىغا قاراپ ئۇلارنى ئايرىم ئايرىم ھالدا ئالتە كارىۋاتلىق ياتاقلارغا ئورۇنلاشتۇرغان بالىلار پائالىيىتىنىڭ دەسلەپكى كۈنلىرى بېرلىن شەھىرىنىڭ سوغۇق ھەم يامغۇرلۇق ھاۋاسىغا قارىماستىن بېرلىندىكى چوڭ مۇزېيلارنى زىيارەت قىلىشنى باشلىۋەتكەن ۋەتەندىن يىراقتا يات ئەللەردە ياشاپ ئۇيغۇرلۇققا قانمىغان بۇ بالىلار ئوخشىمىغان دۆلەتلەردىن كەلگەن يېڭى تونۇشقان ئۇيغۇر دوستلىرى بىلەن يول بويى كۈلكە چاقچاق قىلىشىپ ماڭغاچ ھېرىپ چارچىغىنىنىمۇ ئۇنتۇپ بېرلىندىكى چوڭ مۇزېيلارنى بىرمۇ بىر كۆرۈپ چىققان بېرلىندىكى داڭلىق مۇزېيلاردا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئىككىنچى يىلىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون تۆتىنچى يىللىرى ئارىلىقىدا گېرمانىيە ئېكسپېدىتسىيەچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا قىلغان تۆت قېتىملىق ئېكسپېدىتسىيەسى جەريانىدا يىغىۋالىنغان ۋاقىت جەھەتتىن مىڭ بەش يۈز يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگە قىممەتلىك ئاسارە ئەتىقىلەر ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمكى مەدەنىيىتى ۋە ئۆرپ ئادەتلىرىگە ئائىت رەڭدار بۇيۇملار ساقلانماقتا مۇزېيلارنى زىيارەت قىلىش ئاخىرلاشقاندىن كېيىن تەشكىللىگۈچىلەر پائالىيەتنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە بالىلارنى ھايۋاناتلار باغچىسىغا ئاپارغان زىيارىتىمىز جەريانىدا بالىلارنىڭ ئەڭ كۆپ تىلغا ئالغىنىمۇ مۇشۇ ھايۋاناتلار باغچىسى بولۇپ ئۇلارنىڭ دېيىشىچە ئۇلار ئاساسەن دېگۈدەك بىر بىرىدىن ئايرىلماي ناھايىتى كۆڭۈللۈك ئوينىغان ئاخىرقى كۈنى بېلگىيەدىن كەلگەن كامىل ئىسىملىك بىر ئوغۇل بالىنىڭ تۇغۇلغان كۈنى ئىكەنلىكىنى بىلىپ قالغان بىر قانچە بالا بىرلىشىپ چوڭلارغىمۇ ھەم ئۇ بالىنىڭ ئۆزىگىمۇ بىلدۈرمەستىن تۇغۇلغان كۈنى تورتى ۋە سوۋغات ھازىرلىغان شۇ كۈنى ئاخشىمى چوڭ كىچىك ھەممەيلەن ئۇلار تۇرغان مېھمانخانىنىڭ زالىغا يىغىلىشىپ دۇتار ۋە تەمبۇرنىڭ تەڭكىشىدە ئۇيغۇرچە تۇغۇلغان كۈن ناخشىسى ئېيتىشقان ئارقىدىن مۇقاملار ئېيتىلىپ كىچىك تىپتىكى مەشرەپ ئوينالغان مېھمانخانىغا چۈشكەن باشقا چەت ئەللىكلەرمۇ سورۇنغا داخىل بولغان پائالىيەتنىڭ ئەڭ ئاخىرقى كۈنى يەنى ئونىنچى ئاپرېل بالىلار يەنىلا شۇنداق جانلىق بولۇپ بىرلىكتە بىر قانچە مەيدان پۇتبول ئويناشقان يولغا چىقىشتىن بۇرۇن يىگىرمىدىن ئارتۇق ئۇيغۇر بالىلىرى بىرلىكتە مەشھۇر بېرلىن تېمىغا ئېسىلغان ئاق رەختنىڭ ئوتتۇرىغا كۆك رەڭدە ئۇيغۇر دېگەن ئىسىمنى چوڭ لاتىن ھەرپلىرى بىلەن يازغان رەختنىڭ باش تەرىپىگە بۆرىنىڭ باش رەسىمىنى ئەركىن قانات قېقىپ ئۇچۇۋاتقان قارلىغاچنى سىزغان رەختنىڭ ئاستىغا بالىلار رەتلىك قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ ئىسىم فامىلىسىنى يازغان يەنە بىر پارچە ئاق رەختكە ئۇيغۇرلۇق دەرىخىنى سىزىپ چىققان بولۇپ بۇ دەرەخنىڭ ھەر بىر شېخىغا ھەر خىل رەڭلىك گۈللەرنى سىزغان رەسىم سىزغان بالىلارنىڭ ئېيتىشىچە ھەر بىر تال گۈل ئاشۇ رەسىمنى سىزغان بىر بالىغا ۋەكىللىك قىلىدىكەن شۇنىڭ بىلەن بۇ قېتىملىق ساياھەتنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىمۇ تاماملانغان پائالىيەت تەشكىللىگۈچىلىرىدىن سەمەت ئابلا ئەپەندى بۇ ھەقتە ئۆزىنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇسىغا مۇنداق دەپ يازىدۇ بىز بېرلىننى ئىللىتقان ئۇيغۇرلۇق مېھرىدىن ھاياجانغا چۆمدۇق يېتەكچى ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئېيتىشىچە بالىلار مېھمانخانىدىن ئايرىلىدىغان ۋاقىتتا كۆزى قىيمىغان ھالدا بىر بىرى بىلەن قايتا قايتا قۇچاقلىشىپ خوشلاشقان بىز مەزكۇر كۆڭۈللۈك ساياھەت ھەققىدىكى مەلۇماتلارنى ساياھەتكە قاتناشقانلارنىڭ ئۆزىدىن بىۋاسىتە ئاڭلاش ئۈچۈن مۇشۇ ساياھەتكە قاتناشقان ئون ئۈچ ياشلىق ئايۋەتەن ئون بەش ياشلىق مەسئۇدە ئون ياشلىق ئۇيغۇرىيە ئون بەش ياشقا كىرگەن تۇغۇلغان كۈنىنى مۇشۇ ساياھەتتە ئۆتكۈزگەن تەلەيلىك بالا كامىل ۋە ئون بىر ياشلىق ئىبراھىمنى بۈگۈنكى سۆھبىتىمىزگە تەكلىپ قىلدۇق سۆھبىتىمىزگە يەنە مەزكۇر پائالىيەتنىڭ تەشكىللىگۈچىلىرىدىن ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى مەسئۇدە ۋە ئۇيغۇرىيەنىڭ ئانىسى مېھرىگۈل مۇسا خانىم شۇنداقلا بۇ پائالىيەتتە ئوقۇغۇچىلارغا يېتەكچىلىك قىلغان ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئاتىكەم خانىمنىمۇ تەكلىپ قىلدۇق ئەسسالامۇئەلەيكۇم ئالدى بىلەن ھەممىڭلار سۆھبىتىمىزگە خوش كەلدىڭلار بىلىشىمچە ئالدىنقى ھەپتە بېرلىندە ئۆتكۈزۈلگەن ياۋروپادىكى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئۆتمۈشكە قايتىش سەپىرى ناھايىتى مول مەزمۇنلۇق كۆڭۈللۈك بوپتۇ ئالدى بىلەن مۇشۇ پائالىيەتكە قاتناشقان بالىلىرىمىز ئۆزلىرى بىر دەپ باقسا راستتىنلا كۆڭۈللۈك بولدىمۇ بېرلىندا نېمىلەرنى قىلدى ئەڭ ئالدى بىلەن ئايۋاتان قىزىمىزدىن شۇنى سورىغۇم بار ئىسمىڭىزنىڭ مەنىسىنى بىلەمسىز ئاي ئاسماندىكى ئاي ئاندىن كېيىن ۋەتەن شۇ شەرقىي تۈركىستان ۋەتىنىمىز. ئون ئۈچ ياش لېكىن بۇ يىلى ئون تۆت ياشقا كىرىمەن. قايتىپ كەلگەندىن كېيىن دوستلىرىڭىزنى سېغىندىڭىزمۇ؟ ھەئە ئۆيگە كەلگەندە ئازراق سېغىنىپ قالغانتىم دوستلىرىمنى. چۈنكى مەسىلەن باشقا مانداق دوستلار تاپىدىكەن ئاندىن كېيىن ھېسسىياتلىرى مانداق باشقا خىل بولۇپ ئاندىن كېيىن كۆڭۈللۈك بولۇپ ئاندىن كېيىن.

قىلغانتۇق ئۇ مەنچە بىز ئەڭ مۇنداق كۆڭۈللۈك بىللە بوغان ۋاقتى. بەك جىق ئۇيغۇر باللارنى كۆرۈپ خوش بولۇپ ھېس قىپ قالدىم چۈنكى دوستلىرىم بىلەن ئۇيغۇرچە گەپ قىلغانتىم ۋە ۋە ئۇ ۋاقىت ئۇيغۇرچە گەپ قىلغان ۋاقتىدا ھاياتىمدىكى بىرىنچى قېتىمدەك.
ئاڭلىشىمچە پائالىيەتنىڭ ئەڭ كىچىك ئەزاسى ئون ياشلىق ئۇيغۇرىيە ئىكەن. ئۇيغۇرىيە سىز قايتىپ كەلگەندىن كېيىن دوستلىرىڭىزنى سېغىندىڭىزمۇ بېرلىندا نېمىلەرنى قىلدىڭىز بىزگە دەپ بېرەمسىز ئۇيغۇر ئاداشىم بىلەن ئوينىدىم ۋە ئۇ بەك ياخشى كەتتى مەن ئۇ يەردە بەك بارغۇم بار يەنە دوستلىرىمنى سېغىندىم ۋە قاچان ئۇ يەردە بىز كېلىمىز دەپ ئويلايمەن. ئاداشلىرىمنى ھايۋاناتلار باغچىسىنى ئۇنى ياخشى كۆردۈم. مۇزېيىمدا ئۇيغۇرلارنىڭ رەسىمىنى كۆردۈم. بىز بېرلىن تېمىغا بىرلا رەسىم سىزدۇق، ئۇ بەك ياخشىكەن. بىز بايا تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن كامىل ئىسىملىك دوستىمىزدىن سوراپ باقايلى. سىزنىڭ بېرلىندىكى ساياھىتىڭىز كۆڭۈللۈك بولدىمۇ؟
ھەئە كۆڭۈللۈك بولدى گېرمانىيەدىكى مۇزېيخانىلارغا باردۇق بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنىڭكى تارىخلىق نەرسىلىرنى كۆرۈپ گىلەملىرىنى كىيىملىرىنى كۆرۈپ دېگەندەك ئۇنداق ئويلىماپتىكەنمەنتۇق بار ئىكەنلىكىنى بىلمەيتتىم تېخى ئۇنداق بىزنىڭ ۋەتەننىڭ نەرسىلىرى ئۇنداق ئاۋروپادا دېگەندەك يوق دەپ ئويلايتتىم لېكىن بېرىپ كۆرۈپ خۇشال بولۇپ كەلدىم ئاتا بوۋىلىرىمىزنىڭ نەرسىلىرىنى بىر ئاكاش ئاڭلىتىپ بەردى، ئاڭلاپ دېگەندەك. تۇغان كۈنۈمنى ياخشى ئۆتكۈزۈۋالدىم. مەنمۇ چۆچۈپ كەتكەنتىم، لېكىن مەنمۇ بىلمەيتتىم. بىزنى باشتا مۇنداق بالىلار، ئۇيغۇر بالىلار ھەممىمىز ئويۇن ئوينايلى دەپ چاقىرىپ، ئەنەندىن كېيىن ئويناپ، ئويۇنلارنى ئويناپ، ئەنەندىن كېيىن ئەڭ ئاخىرىدا تۇغان كۈنۈمنى نېمە قىلغانتى، پاستىلارنى ئەكەپ، ئاشۇ ۋاقىتلاردا دۇكانلار تاقاقكەنتۇق. ئەنكىن شۇنداق بولسىمۇ قىينىلىپ ئەكەپ ماڭا پاستىلارنى قىپ ئەنكىن ماڭا نېمو مەشرەپ چەپ بەرگەنتى بىر داداش بىلەن ئوغلى ماڭا ئاتاپ تۇغان كۈنۈم ياخشى ئۆتتى بالىلار بىلەن گەر پاراڭلىشىپ ئۇيغۇرچە پاراڭلىشىپ دېگەندەك بالىلار ھېلىقىدەك بىر نېمە ئۇششاق پۇششاق نەرسىلەرنى ئەپ يەپ بىز ئاشۇنداق ئۆتكۈزۈۋالدىم مەن بىلمەيتتىمدە بەك جىق ئۇيغۇر بالىلارنى ھەل كېلىدىغانلىقىنى مەن نېمە قىپتۇ شۇنداق تۇغان كۈنۈم ياخشى ئۆتتى ئاشۇنىڭغا خۇشال بولدۇم ئەنەندىن كېيىن مەن مۇزېيخانىغا بارغان ۋاقىتتا ئاتا بوۋىلارنىڭ كىيىملىرىنى كۆردۈم ئەنكىن تېخىمۇ ئۇيغۇر ئىكەنلىكىمنى ئاشۇلارنى ئاڭلاپ دېگەندەك. ياخشى ئويناپ كەلدۇق ھەممە دوستلىرىم بىلەن مۇنداق ئۇلىشىپ تارتىشماي قىپچۇ ياخشى چۈشىنىشىپ بىر بىرسىمىزنى. ھەممىمىز ئۇيغۇرچە گەپ قىلىشىپ ئىنگلىزچە گەپ قىلماي دېگەندەك قىلىپ ياخشى ئۆتتۇق. كامىلنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى شۇنداق ياخشى ئورۇنلاشتۇرغان ئەقىللىق قىزلاردىن مەسئۇدەنىڭ ئېيتىشىچە ئۇ بۇ قېتىمقى پائالىيەت جەريانىدا نۇرغۇن نەرسىلەرنى ھېس قىپتۇ. بۇنى ئۆزىڭىز بىر دەپ بېرەمسىز؟ مەن قانداق ھېس قىلدىم دېسەك، بېرلىندىن كەلگەندىن كېيىن بېرلىننىڭ ھاۋاسىنى خېلى ياخشى كۆرگەنىدىم. مايەرگە كەلسەم يەنە سوغۇق يامغۇرغا ئۇچرىغان، ئۇنى پەقەت ياخشى كۆرمىدىم. ئاندىن بېرلىندىن كەلگەندىن كېيىن مەشەدە نورۋېگچە گەپ قىلىشقا باشلىغانتىم، ئاندىن ئۇنىمۇ ياخشى كۆرمىدىم. چۈنكى ئۇ يەردىكى بالىلار بىلەن ئۇيغۇرچە گەپ قىلىپ ئارىلاشقانتۇق، ئۇ ياخشى بولغانتى. بىرمۇنچە ئۇيغۇرلارنى كۆرگەنتىم دېگەندەك. ئاشۇ ئۇيغۇر بالىلار بىلەن بولۇشنى مەن بەك ياخشى كۆردۈم ئەمدى ئۇ بالىلار بەك قىزىقارلىقكەن ھەممىسى پەرقلىق نەرسىنى ياخشى كۆرىدىكەن جىق پائالىيەتلەرنى قىلدۇق ئۇنىمۇ ياخشى كۆردۈم ئەڭ ئاخىرقى كۈنى قىلغان ھېلىقى سپرەي پەينتنىمۇ ياخشى كۆردۈم سىز كېيىنكى قېتىملىق مۇشۇ خىل پائالىيەتلەرنىڭ قانداقراق بولۇشىنى ئۈمىد قىلىسىز يەنە بىر قېتىم شۇ بەكرەك ھېلىقى كرېئىتىپ دەمدۇ كرېئىتىپ نەرسىنى قىلىشنى خالايمەن ئە، مەسىلەن بۇ بالا قايلىسام مۇشۇ تاللىغان مۇشۇ يىلنىڭ بالىلىرى بەك رەسىم سىزىشنى بەك ياخشى سىزىدىكەن ۋە رەسىم سىزىشنى ياخشى كۆرۈپ ئولتۇرۇپ سىزىدىكەن دىققىتىنى تۇتالايدىكەن ئاشۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەر قىزىقارلىق نەرسىلەر يەنى كىچىك بالىلار ياخشى كۆرىدىغان نەرسىلەر ئاشۇنداق نەرسىنى قىلىشنى ياخشى كۆرىمەن ھەممىمىزگە تونۇشلۇق بولغان قازاق لاگېر شاھىتى ئۆمەر بېكئالى ئەپەندىمنىڭ ئوغلى ئىبراھىممۇ بۇ قېتىملىق پائالىيەتكە قاتناشقان ئون بىر ياشلىق ئىبراھىم ئۇيغۇرچىنى شۇنداق راۋان سۆزلەيدىكەن ئىبراھىم مۇشۇ بېرلىندىكى قىلغان پائالىيەتلەرنىڭ ئىچىدە سىزگە ئەڭ تەسىر قىلغان ئىشلارنى سۆزلەپ بېرەمسىز ئەسسالامۇئەلەيكۇم بالىلار مەن ئىبراھىم ئاقىلسۇمۇ بېكئالى

يىگىرمە مىڭدىن ئارتۇق تۇتقۇننىڭ ئۇچۇرلىرى ساقلانغان بۇلاردىن ئىككى مىڭ سەككىز يۈز تۇتقۇننىڭ رەسىمى قىستۇرۇلغان بۇ ئارخىپ بۇلتۇر بەشىنچى ئايدا دۇنياغا ئاشكارىلانغاندىن بۇيان مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار مەزكۇر ئارخىپتىن ئۆزلىرىنىڭ ئۇرۇق تۇغقان دوست بۇرادەر ۋە تونۇش بىلىشلىرى ھەققىدە مەلۇمات ئىزدىمەكتە نۆۋەتتە قىرغىزىستاندا ياشاۋاتقان توققۇزاقلىق مۇھاجىر گۈلمەريەم خانىم بۈگۈن رادىيومىزغا ئىنكاس يوللاپ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى تۇتقۇنلار ئارىسىدىن ئۆزىنىڭ بىر تونۇشى ئوقۇتقۇچى مېھرىبانگۈل مەمەتنى تونۇۋالغانلىقىنى مەلۇم قىلدى. مەن بۇ قىز بالا نېمانداق تونۇش كۆرۈنىدىغاندۇ دەپ رەسىمنى ئاشۇنداق ئىنچىكىلەپ كەتتىم. ئاشۇ كېيىن ئاندىن يىگىرمە سەككىزىنچى ئوتتۇرىدا ئوقۇتقۇچى دېگەندىكىن مەن چوقۇم ئاشۇ مەھەللەمنىڭ ئەتراپىدا بۇ قىز بالىنى جىق قېتىم كۆرگەن بولۇشۇم مۇمكىن دېدىم. چۈنكى مەن ئاشۇ رەسىمنى چىققان ۋاقىتتا ھەر بىر ئادەمنى ئاشۇ بىر تونۇشۇم چىقىپ قالغاندىن كېيىن يەنە باشقىلىرى چىقىپ قالامدۇ دەپ بىر قانچە كۈن قايتا قايتا قايتا كۆرەپ چىققانتىم ھەر بىر رەسىمنى بىر قېتىمدىن.

ئۇ ئۆزىنىڭ قەشقەر شەھىرىدە دۇكان ئاچقان مەزگىلىدە مېھرىبانگۈل مەمەتنى ھەر كۈنى ئىشقا كېتىۋاتقان ۋاقتىدا كۆرىدىغانلىقى يېقىن دوستلۇق مۇناسىۋىتى بولمىسىمۇ ئەينى چاغدا ئۆزئارا سالام سائەت قىلىشىپ ئۆتكەنلىكىنى تىلغا ئالدى ئۇ قىز بالا شۇ بىزنىڭ كۆرگەن تونۇش چىراي رەسىمدىن ئۆزىم تونۇيمەن دەپ

مەزكۇر ھۆججەتتە مېھرىبانگۈل مەمەتنىڭ مەلۇم بىر ئۈندىدار مۇنازىرە توپىغا قېتىلغانلىقى ۋە قول تېلېفونىغا ئىنتېرنېتتا تامدىن ئاتلاش يۇمتالى ۋىپىئېننى قاچىلىغانلىقى ئۇنىڭ مۇھىم تۇتۇلۇش سەۋەبلىرى سۈپىتىدە كۆرسىتىلگەن يىگىرمە سەككىزىنچى ئوتتۇرا مەكتەپ تەۋەلىكىدىكى ساقچى خادىملىرى مەزكۇر مەكتەپتىن تۇتۇپ كېتىلگەن خىزمەتچىلەر سانىنىڭ بەش نەپەر ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇلاردىن بىرىنىڭ

تېلېفوننى يەنە بىر خىزمەتچىگە بېرەمسەن؟ ۋەي. يا ماۋۇ يىگىرمە سەككىزىنچى ئوتتۇرا مەكتەپتىكى ھېلىقى تۇتقۇن قىلىنغان ئوقۇتقۇچىلارنىڭكى بەشىنچىسى كىم ئۇ؟ ما خىزمەتدىشىڭىز بىلمەيدىكەن. ئىسمى نېمە شۇ ياقنىڭ؟ مېھرىبانگۈل مەمەت.
قانچە ياشلاردا بار ئىدى؟
ھازىر شۇ ئوتتۇز بەش ياشلاردا بارغۇ دەيمەن. بۇ تۇتۇلۇش سەۋەبى نېمە؟ بۇ ئىنتېرنېت بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەيدىغۇ توغرا گەپمۇ شۇ.
مانا مەسئۇل ساقچى كەلدى. تېلېفوننى بېرەي يە. يا بېرىڭ بېرىڭ. مەزكۇر ھۆججەتتە مېھرىبانگۈل مەمەتنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنغان مەزگىلدە يىگىرمە توققۇز ياش ئىكەنلىكى خاتىرىلەنگەن مەزكۇر ساقچىخانىدىكى يەنە بىر خادىم مېھرىبانگۈل مەمەتنىڭ قول تېلېفونىدىن چىققان مەسىلە سەۋەبلىك تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى دەلىللىدى بۇ تۇتۇلۇش سەۋەبى نېمىكەن بۇ مېھرىبانگۈلنىڭ؟ مېنىڭ بىلىشىمچە تېلېفوندا بىر نەرسە چىقىپ قاپتۇمۇ ئاشۇ ئارا شۇنداقمۇ كەسپىگە ئائىت بىر نەرسىنى ماتېرىيالنى كۆرۈۋېتىپ كەسپىگە ئائىت بىر ئىش بىلەن شۇغۇللىنىۋېتىپ تۇرۇپ خاتا ھالدا ئاشۇنداق باشقا خاتا مۇناسىۋەت قىلىپ قالغان بىر ئەھۋال بارمۇ يوقمۇ سىزنىڭ ئاڭلىغىنىڭدا؟ يوق يوق. ھە ئۇنداق ئەھۋال يوقمۇ؟ مەزكۇر ھۆججەتتە مېھرىبانگۈل مەمەتنىڭ چەت ئەلگە چىقىشقا بولمايدىغان ئائىلە ئەزاسى ئىكەنلىكىمۇ تۇتۇش سەۋەبلىرىنىڭ بىرى سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنغان. لېكىن ساقچى خادىملىرى مېھرىبانگۈلنىڭ ئاتا ئانىسىنىڭ كىم ئىكەنلىكى، نېمە ئۈچۈن چەت ئەلگە چىقىشقا بولمايدىغانلىقى ھەققىدە مەلۇمات بەرمىدى. بۇ سىلىنىڭ بۇ ئارخىپتا بۇ مېھرىبانگۈلنى بۇ چەت ئەلگە چىقسا بولمايدىغان ئائىلىنىڭ ئەزاسى دېيىلىپتۇ بۇ ئاتا ئانىسى نېمە ئىش قىلىدۇ بۇياقنىڭكى كىم دېگەن كىشىلەر مەن ئۇنى ئۇقمايدىكەنمەن. بۇ ساقچىخانىدىكىلەر بىلمىسەڭلار كىم بىلىدۇ ئەمسە بۇنى بۇ قانداق دېگەن گەپ بۇ. بۇ بىۋاسىتىلەر مەندىن سىلىغا توغرا چۈشەندۇق ئەمدى بىۋاسىتىلەر بىر كۆرۈپ تۇرۇپ پالانچىنى پالان يەردە دەپ ئەمدى سورىساڭلار

يېقىندىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرى خىتاينىڭ قەدىمكى ئەپسانە رىۋايەتلىرىنى ئارقا ئارقىدىن سەھنىلەشتۈرۈپ، ئۇنى ئاتالمىش شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش تەشۋىقاتى ئۈچۈن قوللانماقتا. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم يېقىندا تەسىس قىلغان بۈگۈنكى شىنجاڭ ناملىق ئورگان ژۇرنىلىدىمۇ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش سەھىپىسى ئېچىپ، ئۇنى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىدىكى ئالتە مۇھىم نۇقتىنىڭ بىرى دەپ ھېسابلىغان. ئۇنداقتا خىتاينىڭ ئاتالمىش شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش تەشۋىقاتىنىڭ مەقسىتى نېمە؟ خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ تەشۋىقاتلىرىدا نېمە ئۈچۈن خىتاينىڭ قەدىمكى رىۋايەتلىرىنى بازارغا سالىدۇ؟ بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولسۇن. خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى ئون ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنىدىكى سانىدا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بوغدا ئوقۇتۇش رايونىدا تۈمەنلىگەن مۇزىكا ساداسى ئىچىگە يۇغۇرۇلغان خوتەن چۈشى ناملىق ئۇسسۇللۇق تىياتىر قويۇلۇپ، تاماشىبىنلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكەنلىكىنى خەۋەر قىلغان. خەۋەردە بايان قىلىنىشىچە، بۇ ئۇسسۇللۇق تىياتىردا پىلە غوزىسىنىڭ قەدىمدە ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىن خوتەن پادىشاھىغا ياتلىق قىلىنغان خىتاي مەلىكىسى تەرىپىدىن ئېلىپ كېلىنگەنلىكى ھېكايە قىلىنغان ئىكەن. خەۋەردە يەنە مەزكۇر تىياتىرنىڭ رېژىسسورى ۋە ئارتىسلارنىڭ سۆزلىرى نەقىل كەلتۈرۈلۈپ، بۇ ئۇسسۇللۇق تىياتىر جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ قەدىمكى خوتەن دىيارىغا سىڭىپ كىرگەنلىكى ۋە بۈگۈنكى خوتەن خەلقىنىڭ بەختلىك تۇرمۇشىنىڭ نامايەندىسى دەپ تەرىپلەنگەن. خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ قارىشىچە، يېقىندىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرى بۇ خىلدىكى خىتاينىڭ قەدىمكى ئەپسانە رىۋايەتلىرىنى ئارقا ئارقىدىن سەھنىلەشتۈرۈپ، ئۇنى ئاتالمىش شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش تەشۋىقاتى ئۈچۈن قوللانماقتا ئىكەن. كانادادىكى كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى، خىتاي يازغۇچىسى ۋە ژۇرنالىست شېڭ شۆ خانىمنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن مىليونلىغان ئۇيغۇرنى لاگېر تۈرمىلەرگە قاماشتەك ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايى قىلمىشلىرى غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئەيىبلىنىپ، بۇنىڭغا قارشى جازا تەدبىرلىرى قوللانغانلىقى ئۈچۈن نۆۋەتتە خىتاي ئۆزىنىڭ يۇمشاق كۈچى بولغان تەشۋىقات قورالىنى ئىشقا سېلىۋاتقان ئىكەن. شېڭ شۆ خانىم بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى. خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتى يىغىۋېلىش لاگېرى ۋە تۈرمىلەرگە ئوخشاش زوراۋانلىق ۋاسىتىلىرىنى قوللىنىپ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يۈرگۈزمەكتە. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، قىتتا يەنى كۆرۈنۈشتە كىشىلەر ئاسان قوبۇل قىلالايدىغان، بىر مىللەتنىڭ تەبىئىي خاراكتېرىگە مۇۋاپىق كېلىدىغان يۇمشاق تەشۋىقات ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش نامىدا شۇ جايدىكى يەرلىك خەلقلەرنىڭ مەدەنىيىتى، ئىدىيەۋى قارىشى، ئاڭ تۇيغۇسى، سەنئىتى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسىنى خىتاي كومپارتىيەسى ئارزۇ قىلغان ئىدېئولوگىيە مودېلىغا ئۆزگەرتمەكچى بولۇۋاتىدۇ. ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان مېھراي مەمتىلى خانىم چەت ئەلگە چىقىشتىن ئىلگىرى ئۇيغۇر دىيارىدىكى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇر فولكلورى بويىچە ماگىستىرلىق ئاسپىرانتلىقىنى پۈتتۈرگەن ھەمدە شۇ مەكتەپنىڭ ئۆزىدە ئۇيغۇر فولكلورى ۋە مەدەنىيىتى بويىچە تەتقىقات ئېلىپ بارغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ بىرى مېھراي خانىم بۈگۈن رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى قويۇلغان مەزكۇر ئۇسسۇللۇق تىياتىردا ئەكس ئەتكەن ئاتالمىش ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك مەلىكىسىنىڭ خوتەنگە يىپەك قۇرتى غوزىسى ئېلىپ كەلگەن ھېكايىنىڭ دەل خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش نامىدا ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىي، مەدەنىيەت كىملىكىنى ئۆزگەرتىشنى مەقسەت قىلغان سىياسىي تەشۋىقاتتىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
بۇ خىتاي ھۆكۈمىتى يىپەك تارقاتقان مەلىكە دېگەن بىر تەشۋىقات ئويۇنىنى ئويناپ چىقىپتۇ، لېكىن خىتاينىڭ ئەڭ دەسلەپكى تاڭنامە بولامدۇ؟ خەننامە بولامدۇ، غەربىي يۇرت تەزكىرىسىگە ئائىت نۇرغۇن يېزىقلىرىدا شۇ بىر مەلىكىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ، شۇ مەلىكىنى غەربىي يۇرتتىكى بىر شاھزادە يا بىرسىگە توي قىلىپ، ئاشۇنداق قىلىپ باغلاپ يېزىپ قويغان. ھەم بۇ بىر ئوردا تارىخچىلىرى يازغان نەرسە بولۇشى مۇمكىن. ئەمما ئۇلارنىڭ مەقسىتى يەنىلا شۇ ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىنى كۈچلۈك ھېسابلاپ، باشقىلارغا تارقاتقان دەپ قارايدىكەن. لېكىن بۇ پۈتۈنلەي خاتا قاراش، ئۆزىنى مەركەز قىلىش. دۇنيانىڭ نەرىدىلا ياشىسۇن بىر ئىنسان بولغاندىكىن بىر مەدەنىيەت بىر مىللەت بىر گۇرۇپ ئېتنىك گۇرۇپ بولۇپ ياشىغاندىكىن ئۇلارنىڭ ئۆزىگە لايىق مەدەنىيىتى بولىدۇ ئۆرپ ئادىتى بولىدۇ ئېتىقادى بولىدۇ ھەر بىر مەدەنىيەتنىڭ يۇقىرى مەدەنىيەت تۆۋەن مەدەنىيەت دەپ قارىغىلى بولمايدۇ چۈنكى ھەر بىر خەلق ئۆزىنىڭ مەدەنىيەت مۇھىتىدا ئۆزىنى راھەت ھېس قىلغان بولسا شۇنى مەدەنىيەت دەپ قارايمىز. ئەمما بۇ خىتايلار ھەر ۋاقىت ئۆزىنىڭ ئاشۇ مەدەنىيىتىنى باشقىلارغا تېڭىش، ئۆزىنىڭ كۆز قارىشىنى باشقىلارغا تېڭىش ئارقىلىق كۈلتۈرىنى ئىپادىلىمەكچى، لېكىن ئۆزىنى ئاجىز ھېسابلىغان بولغاچقا بۇ خەلق ئاشۇنداق باشقىلارنى قايىل قىلىمەن دەپ ئاشۇنداق مايمۇن ئويۇنلىرىنى ئويناپ چىقىدۇ. مېھراي خانىم خوتەندىكى يىپەك تارىخى ھەققىدە يەنە مۇنداق دېدى.
خوتەن تارىختىن بېرى ئۇدۇن دەپ تىلغا ئېلىنغان. ئۇدۇن مەدەنىيىتى، ئۇدۇن خەلقى، ئۇدۇن تىلى، ئۇدۇن مەدەنىيىتى، قاش تېشى، يىپەكلىرى خوتەننىڭكى ناھايىتى داڭلىق قەدىمدىن تارتىپ. ئۇدۇننىڭكى خىتايلار ئۆزىمۇ دەيدۇ. خوتەننىڭ ئەتلەس، يىپەك ئەتلەسلىرى، يىپەك توقۇلمىلىرى ھەممىسى بەك دۇنياغا داڭلىق، ھازىرمۇ شۇنداق ئىشلىنىۋاتىدۇ. شۇنداق بولغانىكەن بۇ بۇ خىتايلار رېئاللىققا كۆز يۇمۇپ، يىپەك بىزدىن تارقالغان دېسە ئۇ بەك كۈلكىلىك بولىدۇ. چۈنكى يىپەك ئۈجمە دەرىخىدىن پىلە قۇرتى پىلە قۇرتى پەيدا بولىدۇ بۇ يىپەك غوزەكلىرى ئۈجمە دەرىخىدە پەيدا بولىدىغان نەرسىكەن يىپەكنى شۇ ئۈجمىنىڭكى دەرىخىنى جۈجەم دەپ قويىمىز يوپۇرمىقىنى يەپ چوڭ بولىدىغان نەرسىكەن بۇ غوزەك ئۇنداق بولغاندىكىن يەرلىك خەلقلەرنىڭكى ئاشۇنداق تېخنىكىلىرى بىزنىڭكى خوتەن خەلقىنىڭ ئاشۇنداق يىپەكنى پىلە قۇرتىنى ئىشلەپ چىقىرىپ ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭدىن يىپەك ئېلىپ يىپەك توقۇپ قىلغان مېھراي مەمتىلى خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئاتالمىش شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش نامىدا ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇش ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى يۈرگۈزۈشتە ئالدى بىلەن مىللەتنىڭ ھەقىقىي تارىخ مەدەنىيىتىنى بىلىدىغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنى تۇتقۇن قىلىپ يوقاتقاندىن كېيىن نۆۋەتتە بۇ خىلدىكى يالغان تارىخلارنى ياساپ چىقىپ ئۇنى ئاۋام خەلققە بولۇپمۇ ياش ئەۋلادلارغا مەجبۇرىي سىڭدۈرۈش ۋاسىتىلىرىنى قوللانماقتا ئىكەن.
ئەمدى ما يېقىننىڭ ياقى بۇ تەشۋىقاتلارنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى قىلىپ ئەمەلگە ئاشۇرالمىدى قىلىۋاتىدۇ لېكىن ئۇ مۇمكىن ئەمەس يوقىتىپ ئۆلتۈرۈپ تۈگىتەلمەيدۇ قىرغىنچىلىق قىلىپ مەدەنىيەت جەھەتتىن بىزنىڭ ئۈستۈن دەپ ھەر خىل تەشۋىقاتلارنى قىلىۋاتىدۇ ئۇ مۇمكىن ئەمەس ھەم زىيالىيلىرىمىزنى سولاپ ئۇلارنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى شۇ پېت ئۆز پېتىنى توختىتىپ قويۇپ، تەتقىقات يېزىش، ۋەتەننىڭكى شۇ جۇغراپىيە، مەدەنىيەت، تارىخ، فولكلور مەدەنىيىتى ئاشۇلارنى تەتقىق قىلىدىغانلارنىڭ ھەممىسىنى تۈرمىگە سولىۋەتتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ بىر مەزگىللىك ھېلىقى توختاپ قېلىش ھالىتى يۈز بەردى. مۇشۇنداق ۋاقىتتا پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، بۇ خىتاي ھۆكۈمىتى تەشۋىقات ئېلىپ بېرىپ، يېڭى يېتىلىۋاتقان نوتىلارنى كاللىسىنى يۇيۇپ، ئۇلارنى ئۆزىگە قايىل قىلماقچى. ئوقۇتقۇچى ئۆزىگە باش ئەگدۈرمەكچى بولۇۋاتىدۇ، لېكىن ئاشۇ ئۇيغۇر مۇھىتىدا، ئۇيغۇر ۋەتىنىدە چوڭ بولۇۋاتقان ئەۋلاد بولىدىغان بولسا، مېنىڭچە بۇلار خىتايلار، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنداق تەشۋىقاتلارنىڭ مەقسىتىگە يېتەلمەيدۇ. چۈنكى بىزنىڭ تېگىمىزدىن تىنىپ كەتكەن مەدەنىيىتىمىزگە باي بىر خەلق بۇنىڭغا قايىل بولماسلىقى مۇمكىن، چوقۇم قايىل بولمايدۇ.
شېڭ شۆ خانىم يالغان تارىخلارنى ياساپ چىقىشنىڭ

پارتكومنىڭ ئورگان ژۇرنىلى سۈپىتىدە تارقىتىلىشقا باشلىغان تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون ئىككىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە دېيىلىشىچە، مەزكۇر ژۇرنالدا شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش سەھىپىسى ئېچىلغان بولۇپ، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيىسىدىكى ئالتە نۇقتىنىڭ بىرى، دېيىلگەن. شېڭ شۆ خانىم بۇ ھەقتە توختىلىپ يەنە مۇنداق دېدى.

مەدەنىيەت سەنئەت تۈرىدە مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش نامىدا تەشۋىقاتنى ۋاسىتە قىلغان يۇمشاق ئۆزگەرتىش قورالى بار. بۇنىڭدا يەنە بۈگۈنكى شىنجاڭ نامىدىكى ژۇرنالنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىرىلىشى ئۇنىڭ سىياسىي جەھەتتە يەرلىكتىكى دىكتاتورلۇق باشقۇرۇشنى كۈچەيتىشنى ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈشنى مەقسەت قىلغان. ژۇرنالدا شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش سەھىپىسىنىڭ ئېچىلىشى كومپارتىيەنىڭ سىياسەتلىرىنىڭ شۇ جايدا مەجبۇرلاش ۋاسىتىسى بىلەن ئومۇملاشتۇرۇلۇشىغا قارىتىلغان دېسەك بولىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا كۆپلىگەن مۇزېيخانا ۋە كۆرگەزمىخانىلارنى تەسىس قىلغان. ئۇلاردا ئۇيغۇرلار تارىخىنى قەدىمكى خىتاي سۇلالىلىرىغا باغلايدىغان ئاتالمىش ئارخېئولوگىيىلىك قېزىلمىلار ۋە خىتاي تارىخىغا ئائىت ۋەسىقىلەر كۆرگەزمە قىلىنغان. ئۇندىن باشقا خىتاي تارىخىي ماتېرىياللىرىدا يېزىپ قالدۇرۇلغان غەربىي رايون نامىدىكى قەدىمكى ئۇيغۇر دىيارى بىلەن خىتاينىڭ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى سۇلالىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ھۆكۈمەت ۋە مەدەنىيەت ئالاقىلىرىگە ئائىت رىۋايەت ھېكايىلەرنى سەھنىلەشتۈرگەن ياكى كىنو فىلىم قىلىپ ئىشلەپ تارقىتىشنى كۆپەيتكەن. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى
ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھېكىم ئىدرىس قاتارلىقلار ئىندونېزىيەدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە دوكلات بېرىش پائالىيەتلىرىنى داۋام قىلماقتا ئون ئىككىنچى ئاپرېل كۈنى ئىندونېزىيەنىڭ مېدان شەھىرىدىكى بىر ئۇنىۋېرسىتېتتا ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى ژىغىندا پروفېسسور ھاردى موليونو سورباختى ئۇيغۇرلار تارتىۋاتقان زۇلۇمنى يەڭگىلتىش بىزنىڭ ۋەزىپىمىز دەپ سۆز قىلغان. نۆۋەتتە خەۋەر تەپسىلاتىنى تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم يەتكۈزىدۇ. ئون ئىككىنچى ئاپرېل كۈنى ھىندونېزىيەنىڭ مېدان شەھىرىدىكى مۇسلىم نۇستانتارا ئال ۋاشلىياھ ئۇنىۋېرسىتېتىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا دوكلات بېرىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. يىغىندىكى نۇقتىلىق سۆزلىگۈچىلەر مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ مۇدىرى پروفېسسور ھاردى موليونو سورباختى، ئال ۋاشلىياھ جامائىتىنىڭ رەئىسى دوكتور ماسىھورىل خامىس ئەپەندى ۋە مالايزىيە ئابىم ئىسلام ياشلار تەشكىلاتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خايرۇل ئەنۋەر ئەپەندى بولۇپ، مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ مۇدىرى قىلغان سۆزىدە، ئۇيغۇرلار تارتىۋاتقان زۇلۇمنى يەڭگىللىتىشنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ۋەزىپىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرغان ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ مۇدىرى پىروفېسسور ھاردى موليونو سورباختى ئەپەندىنىڭ قىلغان سۆزى ھەققىدە توختىلىپ، مۇنداق دېدى.
ئۇ سۆزىدە قۇرئانى كەرىملاردىن ئايەتلەرنى دەلىل كەلتۈرۈپ، بۇ بىز ئۇيغۇرلار بىلەن دىندا، ئېتىقادتا، ئىنسانىيەتتە قېرىنداش، بۇلارنىڭكى تارتىۋاتقان ئازابى بىزنىڭكىمۇ ئازابىمىز، بۇلارنىڭ ئۈستىدىكى ئازاب ئوقۇبەتلەرنى ئاسانلاشتۇرۇش، يەڭگىللەتتۈرۈش بۇ بىزنىڭ مەجبۇرىيىتىمىز ۋە بىز بۇ ئۇيغۇرلار بىلەن بۇنىڭدىن بۇرۇنمۇ ئۇيغۇرلار ھەققىدە مەلۇماتلارنى ئوقۇغۇچىلىرىمىزغا بېرىپ كەلدۇق، بۇنىڭدىن كېيىن بىزنىڭ مانا بۇ ئۇيغۇرلار ھەققىدە بۇ كونفرانسنى خەلقئارا بۇ كونفرانسنى ئۆتكۈزۈۋاتىمىز. بۇ كونفېرانسنىڭكى ئىندونېزىيەدىكى ئاممىۋى جامائەتنى ئوغۇتۇشقا بىر تەسىرى بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن، دەپ سۆز قىلدى. ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى ياشلار ياچېيكىسىنىڭ ھىندونېزىيە شۆبىسى مەسئۇلى ئاسترىد نادىيا رىزقىيا خانىم تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ قېتىمقى لېكسىيە يىغىنى ئۇيۇشتۇرۇش پائالىيىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى.
Along with the meeting It was also attended by various teachers, various lecturers. بىز ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ھەر قايسى ئۇنىۋېرسىتېتلاردا لېكسىيە بېرىش، مەسچىتلەردە مۇسۇلمانلار بىلەن ئۇچرىشىش ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق ھەممە ساھەدىكى كىشىلەرگە ئاڭلىتىشىمىز كېرەك ئىدى. بۇ قېتىم بۇنى ئەمەلگە ئاشۇردۇق. بۇلاردىن سىرت دىنىي زاتلار، جامائەت ئەربابلىرى، پارلامېنت رەھبەرلىرى، چوڭ مەسچىتلەرنىڭ ئىماملىرى ۋە بەزى رايونلارنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن ئېلىپ بارغان ئۇچرىشىشلىرىمىزمۇ ناھايىتى ياخشى ئۆتتى. مەنچە بۇ ئون ئۈچ كۈنلۈك شەھەرلەر ئارىسى لېكسىيە سۆزلەش پائالىيىتىمىز كۈتكىنىمىزدىنمۇ ياخشى ئۆتتى دەپ ئويلايمەن. ئون ئۈچ يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرلارنى تەتقىق قىلىۋاتقان مالايسىيا، ئابىم ئىسلام ياشلار تەشكىلاتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خەيرۇل ئەنۋەر ئەپەندى تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
بۇ لېكسىيەلەر نۆۋەتتە ئۇيغۇرلار دۇچار بولۇۋاتقان مەسىلىنى تەپسىلىي چۈشەندۈرۈپ بېرىش ئۈچۈن پۇرسەت يارىتىپ بەردى. بولۇپمۇ مەدان شەھىرىدىكى مۇسلىم نۇسانتارا ئال ۋاشلىياھ ئۇنىۋېرسىتېتى مۇدىرىنىڭ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى ئوقۇتۇپ بېرىش توغرىسىدا ۋەدە بېرىشى ناھايىتى ياخشى ئىش بولدى. ھىندونېزىيەدە ئۇيغۇرلارنى قوللايدىغان بەزى جامائەتلەر بار. بۇلار كۆپەيسە ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بىرازمۇ بولسا ئۈمىد بولالايدۇ دەپ ئويلايمەن. ئابدۇلھېكىم ئىدرىسنىڭ ئېيتىشىچە، خەيرۇل ئەنۋەر ئەپەندى ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى ياشلار ياچېيكىسىنىڭ ھىندونېزىيە شۆبىسى مەسئۇلى ئاسترىد نادىيا رىسقىلا خانىم ۋە ئامېرىكا تېكساستىن كەلگەن ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى مۇتەخەسسىسى ھەزرەت ئالىي ھوشۇر قاتارلىق مۇتەخەسسىسلەر تۆتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن ئون ئۈچىنچى كۈنىگىچە ھىندونېزىيەدىكى بەش چوڭ ئۇنىۋېرسىتېتتا ئۇيغۇرلار توغرىسىدا لېكسىيە بەرگەندىن سىرت، چوڭ مەسچىتلەردە مۇسۇلمان جامائەتكە ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاڭلاتقان. ھەزرەت ئالىي ھوشۇر ئەپەندى ئون ئۈچ كۈنلۈك پائالىيەتتىن ئالغان تەسىراتى ھەققىدە توختىلىپ، ھىندونېزىيەدە ئاڭلىتىش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ زور قوللىشىغا ئېرىشەلەيدىغانلىقىغا ئىشەنگەنلىكىنى بايان قىلدى.
مېنىڭچە بۇنىڭ غەمدارلىقى بىزگىدىنمۇ تېخىمۇ جىقراق غەمدارلىقى بىز مۇشۇ يەردىن يەنە ئوخشىمايدىغان مۇشۇ يەردە ئورگانلار بىلەن مەيلى ئۇنىۋېرسىتېت بولسۇن، ئوقۇغۇچىلار بولسۇن، جامائەتلەر بولسۇن ئالاقىنى

مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ھېچقايسىسى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئەيىبلىمىگەن بولۇپ، ھىندونېزىيەمۇ شۇنىڭ ئىچىدە ئىدى. شۇڭا مۇسۇلمان دۆلەتلىرى جامائىتىگە، بولۇپمۇ ھىندونېزىيەدە ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىلەرنى كۆپلەپ ئاڭلىتىش، زۆرۈر دەپ قارالماقتا. ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
كىگىزچىلىك تۈركىي خەلقلەرگە ئورتاق قول ھۈنەرۋەنچىلىكى بولۇپ، ئۇ ئۇيغۇرلاردىمۇ ئۇزۇن تارىخىي تەرەققىياتقا ئىگە ئالاھىدە ھۈنەر سەنئەت ھېسابلىنىدۇ. ئەمما يېقىنقى يىللاردا خىتاي كونتروللۇقى ئاستىدىكى ئۇيغۇر دىيارىدا كىگىزچىلىك يوقىلىش گىردابىغا يۈزلەنمەكتە ئىكەن. تۆۋەندە دىققىتىڭلار، رادىيومىز ئوبزورچىسى نەۋباھارنىڭ يوقىلىش گىردابىدىكى ئۇيغۇر ھۈنەر سەنئىتى كىگىزچىلىك ماۋزۇلۇق ئوبزور ماقالىسىدە بولسۇن. ماقالىدىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ.
ئۇيغۇر قول ھۈنەرۋەنچىلىكىدە كىگىزچىلىك ئالاھىدە ئورۇن تۇتۇپ كەلگەن. كىگىزچىلىك گەرچە كۆپلىگەن تۈركىي مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيەت خەزىنىسىگە تەۋە بولغان قول ھۈنەرۋەنچىلىك كەسپى بولسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇرلارنىڭ كىگىزچىلىك ھۈنەر سەنئىتى تۈرىنىڭ كۆپلۈكى، رەڭدارلىقى، شۇنداقلا ئۆز ئىچىگە ئالغان مەدەنىيەت قاتلىمىنىڭ چوڭقۇرلۇقى بىلەن ئۆزگىچە ئالاھىدىلىكلەرنى شەكىللەندۈرگەن. ئۇيغۇر خەلقىنىڭ كىگىزچىلىك تارىخى توغرىسىدا ئېنىق يازما مەنبەگە ئىگە بولمىساقمۇ، ئارخېئولوگىيەلىك بايقاشلار بىزگە كىگىزچىلىك كەسپىنىڭ ئىپتىدائىي چارۋىچىلىق دەۋرىدىلا بارلىققا كەلگەنلىكىنى ئىسپاتلاپ بېرىدۇ. لوپنۇر رايونى تەۋەسىدىكى كروران قەدىمىي خارابىلىقىدىن تېپىلغان ئايال جەسەتنىڭ بېشىغا قارامتۇل قوي يۇڭىدىن تەييارلانغان ئۇچلۇق كىگىز بۆك كىيگۈزۈلگەن بولۇپ، بۆكنىڭ سول يېنىغا ئىككى تال قۇش پېيى قىستۇرۇلغان. ئارخېئولوگلار دەسلەپتە بۇ جەسەتنىڭ يىل تارىخىنى بۇندىن ئالتە مىڭ تۆت يۈز يىل بۇرۇنقى دەۋرگە توغرا كېلىدۇ دەپ ھۆكۈم چىقارغان بولسىمۇ، ئەمما كېيىنچە خىتاينىڭ نەنجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى كروران گۈزىلى دەپ نام بېرىلگەن بۇ جەسەتنىڭ يىل دەۋرىنى قىسقارتىپ، ئۈچ مىڭ سەككىز يۈز يىلدىن تۆت مىڭ يىل ئەتراپىدا دەپ ئېلان قىلغان. تارىم دەريا ۋادىسى ۋە تۇرپان كۇچا قاتارلىق جايلاردىنمۇ تارىخى ئەڭ ئاز بولغاندا ئۈچ مىڭ يىلدىن ئاشىدىغان كىگىز پارچىلىرى، كىگىز بۆك، كىگىزدىن تىكىلگەن پىيما، كىگىز قاپچۇق ۋە كىگىز توقۇم قاتارلىق تۇرمۇش ۋە ئىشلەپچىقىرىش بۇيۇملىرى تېپىلغان.

ئۆرپ-ئادەت ھەمدە مۇراسىملاردا كەم بولسا بولمايدىغان ئائىلە جابدۇقى بولۇپ كەلگەن. كىگىزنىڭ ئىشلەپچىقىرىش، ئوبوروت، سېتىش ۋە قوللىنىش جەريانى نۇرغۇن مەسلەكلەرگە ۋە مەدەنىيەت ھادىسىلىرىگە چېتىشلىق بولۇپ، ئىقتىسادىي ئۈنۈم يارىتىش رولىدىن باشقا يەنە كىگىزنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىدىكى ئىجتىمائىي رولىغىمۇ سەل قاراشقا بولمايدۇ. كىگىزچىلىك كەسپى يەككە بىر ھۈنەر سەنئەت بولۇپلا قالماستىن، ئۆز نۆۋىتىدە يەنە دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق، بوياقچىلىق، توقۇمىچىلىق، بىناكارلىق ۋە سودىگەرچىلىك قاتارلىق نۇرغۇن كەسىپلەر بىلەن زىچ باغلانغان. ئۇيغۇرلاردىكى كىگىزچىلىك كەسپىدە ئىجرا قىلىشقا تېگىشلىك مەشغۇلاتلار، كەسىپكە ئائىت ئەسۋابلارنىڭ ئىسمى، رولى، شۇنداقلا كىگىزچىلىكنىڭ ئەخلاق ئەركانلىرى،

ھۈنەرۋەن ئۇستىلار رەڭلىك كىگىزلەرنى بوياشتا پۈتۈنلەي تەبىئىي ۋە مىنېرال بوياق ماتېرىياللىرىنى قوللىنىشتا چىڭ تۇرۇپ كەلگەن. كىگىز ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمكى ھۈنەر-سەنئەت، ئۆي بېزەكچىلىكى ۋە گۈزەللىك قاراشلىرىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدىغان مۇھىم ماددىي مەدەنىيەت نەمۇنىلىرىنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ. مەھمۇد كاشغەرىي تۈركىي تىللار دىۋانىدا كىگىز مەھسۇلاتلىرى ۋە كىگىزنىڭ تۈرلىرى ھەققىدە تەپسىلىي ئىزاھات بەرگەن بولۇپ، قاراخانىيلار سۇلالىسى دەۋرىدە قەشقەردىن چىقىدىغان كېمىشكە دەپ ئاتىلىدىغان گۈللۈك پالازنىڭ ئۆز زامانىسىدا مەشھۇر ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالغان. قاراخانىيلار دەۋرىدىن كېيىنكى ئۇزاق تارىخىي جەريانلاردىمۇ كىگىز ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرىنىڭ، بولۇپمۇ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتىدا مۇھىم ئورۇن تۇتۇپ كەلگەن. خەلق ئىچىدە كىگىزچىلىككە ئائىت نۇرغۇنلىغان ھۈنەر كەسىپ تەزكىرىلىرى ئەۋلادتىن ئەۋلادقا تارقىلىپ ۋە داۋاملىشىپ كەلگەن. ياقۇپ بەگ قۇرغان قەشقەرىيە دۆلىتى يەنى يەتتە شەھەر دۆلىتىگە ئەلچىلىككە كەلگەن رۇس دىپلوماتى ئا. ن. كروپاتكىننىڭ دوكلاتىغا قارىغاندا، بىر مىڭ سەككىز يۈز يەتمىش ئالتىنچى يىللىرى قەشقەرىيەنىڭ چاررۇسىيە ۋە ھىندىستان قاتارلىق دۆلەتلەرگە تەڭلىمات كىگىز ئېكسپورت قىلغانلىقى ۋە ئېكسپورت نىسبىتىنىڭ ناھايىتى يۇقىرى بولغانلىقى ھەققىدە مەلۇماتلار مەۋجۇتتۇر. ۋاھالەنكى، يېقىنقى يېرىم ئەسىردىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا كىگىزچىلىك كەسپى خىرىسقا دۇچ كېلىپ، كىگىز ئىشلەپچىقىرىش دائىرىسى تارىيىش، كىگىز مەھسۇلاتلىرىنىڭ سانى ئازىيىش ۋە كەسىپ ۋارىسلىرى بولماسلىقتەك ۋەزىيەتكە يۈزلەنمەكتە. گەرچە يېڭى ئىگىلىك قېلىپلىرىنىڭ پەيدا بولۇشى بىلەن جەمئىيەت تەرەققىياتى جەريانىدا ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ شاللىنىش ھادىسىسى مۇقەررەر يۈز بەرسىمۇ، لېكىن كىگىزچىلىككە ئوخشاش بىر قىسىم ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى ھۈنەر كەسىپلىرىنىڭ يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قېلىش قىسمىتى يەنىلا ماھىيەت جەھەتتىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ۋە ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىكتۇر. كىگىزچىلىك كەسپىدە ئەنئەنىۋى كىگىزچىلىك تېخنىكىسى ۋە نۇسخىلىرىنىڭ ئەسلى ھالىتىنى ساقلاش ۋە قوغداش مۇھىم دەپ قارالغاچقا، بۇ كەسىپ مەھسۇلاتلارنىڭ بازارلىشىش باسقۇچىدا كۆرۈنەرلىك تەرەققىياتلارغا ئېرىشەلمىدى. بۇنىڭدىكى يەنە بىر مۇھىم ئامىل شۇكى، كىگىز ئاساسەن ئۇيغۇر، قازاق ۋە قىرغىز قاتارلىق مىللەتلەر ياشايدىغان رايونلاردىن باشقا خىتاينىڭ ئۆلكىلىرى ۋە چەت ئەللەرگە كۆپ ئېكسپورت قىلىنمايدۇ.

ھۈنەر ئۆگەنگۈچى ياشلار جەمئىيەتنىڭ ئىستېمالىدىن بارا-بارا قەپ قېلىۋاتقان كىگىزچىلىك قاتارلىق قول ھۈنەرۋەنچىلىك كەسىپلىرىنى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن تاللىمايدىغان بولغان. بۇ يەردە شۇنىمۇ تەكىتلەپ ئۆتۈش زۆرۈركى، يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدا كۈچەپ تەشۋىق قىلىۋاتقان شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭى بەرپا قىلىش، ئىسلام دىنىنى ۋە مىللەتلەرنىڭ يەرلىك مەدەنىيەتلىرىنى خىتايچىلاشتۇرۇش قاتارلىق بىر قاتار سىياسىي دولقۇنلاردا يېزا قىشلاقلاردىكى يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇر دېھقان چارۋىچىلار ئەسلىدىكى يۇرت ماكانلىرىدىن مەجبۇرىي كۆچۈرۈلۈپ ئاتالمىش سوتسىيالىستىك يېڭى يېزىلارغا ئولتۇراقلاشتۇرۇلغان ھۆكۈمەت دائىرىلىرى ھەتتا ئۇلارنىڭ ئائىلە ھاياتىغا قەدەر قول تىقىپ تامغا گىلەم زىلچە ئاسماسلىق، كىگىز پالاس قاتارلىق ئەنئەنىۋى ئائىلە جابدۇقلىرىنى ئىشلەتمەسلىك. ئىلگىرىكى سۇپىدا ئولتۇرۇش ياكى ئۇخلاش ئادەتلىرىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا سافا ۋە كارىۋات قويۇش قاتارلىق ئەنئەنىۋى تۇرمۇش مەدەنىيىتىنى تۈپتىن ئىنكار قىلىدىغان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى يۈرگۈزگەن. بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئۇيغۇرلار ھاياتىدىكى گىلەم زىلچە، كىگىز پالاس ۋە باشقا ئەنئەنىۋى ئائىلە جابدۇقلىرى ئىستېمالدىن قېلىشقا، بۇلارنىڭ ئورنىغا خىتايلارنىڭ تۇرمۇش مەدەنىيىتىگە خاس بولغان ئائىلە جابدۇقلىرى سەپلىنىشكە باشلىغان. قىسقىسى ئۇيغۇرلارنىڭ ئىجتىمائىي مەدەنىيىتىدىكى كىگىزچىلىك ۋە باشقا ئەنئەنىۋى ھۈنەر كەسىپلەر دەۋرنىڭ ئۆزگىرىشى تۈپەيلى كېلىپ چىققان مۇقەررەر ئۆزگىرىشلەر سەۋەبىدىن ئەمەس، بەلكى سىياسەتتىكى قاراتمىلىق ۋە مەدەنىيەت جەھەتتىكى قىرغىنچىلىق تۈپەيلىدىن ۋەيران بولۇشقا يۈزلەنگەن. كىگىزنىڭ پۈتۈپ چىقىش جەريانىنىڭ ھەر بىر ھالقىلىرىغىچە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىجتىمائىي ۋە ئەخلاقىي قىممەت قاراشلىرى سىڭگەن. شۇڭا مەلۇم مەنىدىن ئالغاندا، كىگىزچىلىكنى ئۇيغۇر كىملىكىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى دەپ قاراشقا بولىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى كەسىپلىرىنى يوقىتىش ۋە ۋەيران قىلىشقا قىستىشىنىڭ يەنە بىر سەۋەبى، بۇ خىل كەسىپلەر نوقۇل ھالدىكى ھۈنەر سەنئەت كەسىپلىرى بولۇپلا قالماستىن، بەلكى ئۇيغۇر كىملىكىنىڭ سىمۋولى بولغانلىقى ئۈچۈندۇر. ئۇيغۇرشۇناس ۋە ئانتروپولوگ دەررىن بايلېر تېررورلۇق كاپىتالىزمى ناملىق كىتابىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى كەسىپلىرىنى يوق قىلىش سىياسىتى ھەققىدە مۇلاھىزە يۈرگۈزۈپ مۇنداق دەيدۇ، خىتاي ھۆكۈمىتىگە نىسبەتەن ئۇيغۇرلار ئىشلەپچىقارغان يەرلىك مەھسۇلاتلارنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇر مىللىي ئېڭى ياكى ئىسلام تەقۋادارلىقىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان ئامىللار دەپ قارىلىدۇ. شۇڭا ئۇلارغا ھۆكۈمەت تەرىپىدىن مىللىي بۆلگۈنچى ياكى دىنىي ئەسەبىي كۈچ دېگەن تامغا ئۇرۇلغان. يىللاردىن بۇيان نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇر ھۈنەرۋەنلەر ۋە ئۇلارنىڭ شاگىرتلىرى يۇرت ماكانلىرىدىن قوغلىنىش، سەرسان بولۇش، كەمسىتىلىش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىش قاتارلىق مۇئامىلىلەرگە ئۇچراپ كەلگەن. شۇنداقلا ئەڭ ئاخىرى سىياسىي تەربىيەلەش لاگېرلىرىغا تاشلىنىش ياكى تۇتقۇن قىلىنىش قىسمەتلىرىگە دۇچ كەلگەن. بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان خىتاينىڭ تېررورلۇق كاپىتالىزمى يەرلىك مەھسۇلاتلارنىڭ يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارماقتا. ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئەھۋال بىلەن سېلىشتۇرساق، ئەنئەنىۋى كىگىزچىلىك تېخنىكىسىنى داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقان بىر قىسىم ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ۋە تۈركىيەدە، گەرچە كىگىزچىلىك كەسپىنىڭ تەرەققىياتى دەۋرنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن مەلۇم چەكلىمىلەرگە ئۇچرىغان بولسىمۇ، ئەمما بۇ كەسىپلەر يەنىلا دۆلەتنىڭ كۈچلۈك قوللىشىغا ئېرىشىپ كەلمەكتە. چۈنكى بۇ دۆلەتلەردە كىگىزچىلىك قاتارلىق ئەنئەنىۋى ھۈنەر كەسىپلەر دۆلەت گۆھىرى ياكى مىللەتنىڭ ئىپتىخارلىق تۇيغۇسىنى يېتىلدۈرىدىغان ھۈنەر كەسىپ دەپ قارىلىپ كەلگەن مەسىلەن ئۇنىۋېرسىتېتلاردا كىگىزچىلىك ۋە باشقا ھۈنەر كەسىپلەرگە ئائىت تەتقىقات تۈرلىرىنى يولغا قويۇش ئۇنىۋېرسىتېتلار بىلەن مۇزېيلارنىڭ ھەمكارلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش ۋە كىگىزچىلىك كارخانىلىرىغا سەپلىمە مەبلەغنى ئاشۇرۇش قاتارلىق چارە تەدبىرلەرنى قوللانغان

بۇلارنىڭ ئىچىدە ئەڭ گەۋدىلىك بولغانلىرى ئۇيغۇر مەھەللىلىرىنى ۋەيران قىلىش، ئۇيغۇر ئۆي ئىمارەتلىرىنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدىكى مۇھىتنى ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشى بولماقتا. يەنى رايوندىكى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا يەرلىك خەلقلەرنىڭ ھەتتا ئۆيلىرىنىڭ سەرەمجانلاشتۇرۇلۇشى، ئۆي جاھازلىرىنىڭ تاللىنىشىغىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بەلگىلىمىسى بويىچە لايىھەلىنىشى تەلەپ قىلىنماقتا. ئۇيغۇرلار كۆپ ئولتۇراقلاشقان رايونلاردىكى ئۆيلەر چېقىلىپ، ئۇيغۇر مېمارچىلىقىغا خاس بولغان پېشايۋان، ھويلا، سۇپا، مېھراب، ئويۇق تەكچە قاتارلىق قۇرۇلمىلار يوق قىلىنماقتا. بۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە كىگىز، گىلەم قاتارلىق ئۆي بىساتلىرىمۇ يوقىتىلماقتا. تاملارغا خىتاينىڭ دۆلەت بايرىقى ياكى شى جىن پىڭنىڭ سۈرىتى ئاسقۇزۇلماقتا. ھالبۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ خىل بۇزغۇنچىلىق قىلمىشلىرىنى ئۇيغۇرلارنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇپ، زامانغا لايىقلاشتۇرۇش، دەپ پەردازلاۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما بۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ئېڭىنىڭ ئويغىنىپ كېتىشىدىن ھەر ۋاقىت ئەنسىرەيدىغانلىقىدىن ئىبارەت قورقۇنچىنى يوشۇرۇپ قالالمىدى، ئەلۋەتتە.

شۇنداقلا بۇ خىل ھەرىكەتنىڭ خەلقئارا قانۇن ماددىلىرىغا خىلاپ ئىكەنلىكى ياكى ئىنسانىيەت ئورتاق پرىنسىپلىرىغا قارشى جىنايەت ئىكەنلىكى كۆرسىتىلگەن. شۇڭا دۇنيا جامائەتچىلىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ھۈنەرۋەنچىلىك كەسىپلىرىنى يوقىتىش قىلمىشىغا قارشى جىددىي ھەرىكەتكە ئۆتۈشى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جىنايىي جاۋابكارلىققا تارتىلىشى ئۈچۈن تېگىشلىك خىزمەتلەرنى ئۈستىگە ئېلىشى لازىم.